Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ ເປັນທີ່ຊາບດີກັນແລ້ວວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິ ປະຊາຊົນລາວ ດັ່ງຫຼາຍປ ະເທດໃນໂລກນີ້ ມີບັນຫາກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະທີ່ມີຂ່າວຄາວຕ່າງໆ ຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມວ່າ ໂຄວິດ-19 ສາຍພັນຮ້າຍແຮງ ຄືສາຍພັນເດລຕາ ມາຮອດມາເຖິງພື້ນແຜ່ນດິນລາວແລ້ວ ແຕ່ວ່າໃນ ຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ມີການພົບພໍ້ ແລະ ຮູ້ເຫັນວ່າ ຄົນທີ່ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ສອງເຂັມຈົບແລ້ວ ກັບກາຍເປັນຜູ້ປ່ວຍຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຊຶ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ສາຍຫູສາຍຕາຂອງພາກລາຍການພາສາລາວຈາກຂົງເຂດ ແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານມາໃຫ້ຊາບວ່າ ເລື່ອງນີ້ເນາະ ທາງ ດັອກເຕີ ລັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດແປດ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຕົວແທນຄະນະສະເພາະກິດຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ສາທາ ລະນະ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກະໄດ້ຖະແຫຼງສະຖານະການລ່າສຸດເນາະວ່າ ຈາກການຕວດຫາພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈາກກຸ່ມຕົວຢ່າງ 1,354 ຄົນ ລາຍໃໝ່ເນາະ 10 ຄົນ ໃນນີ້ 9 ຄົນນີ້ກະເປັນແຮງງານ ທີ່ເພິ່ງເດີ ນທາງກັບຈາກປະເທດໄທ ແລະ ຢູ່ໃນສູນກັກກັນ ໂດຍພົບທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 1 ຄົນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ຈຳປາສັກ ແຂວງລະ 4 ຄົນ ສ່ວນອີກ 1 ຄົນ ເປັນຜູ້ປ່ວຍໃໝ່ທີ່ຕິດພະຍາດຈາກໃນປະເທດ ໃນນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນພະນັກງານແມ່ຍິງ ອາຍຸ 29 ປີ ຢູ່ບ້ານສີເກີດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ໂດຍຜູ້ປ່ວຍລາຍນີ້ເນາະ ກໍເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກວັກຊີນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ຄົບ 2 ເຂັມແລ້ວ ໂດຍສັກເຂັມທີ 1 ວັນທີ 23 ເມສາ 2021 ແລະ ເຂັມ ທີ 2 ວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2021 ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າພົບພໍ້ຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າສັກ 2 ເຂັມນີ້ນະ ແລ້ວໆນີ້ກໍ ຮູ້ບໍ່ວ່າ 2 ເຂັມທີ່ສັກຫັ້ນແມ່ນຢາຍີ່ຫໍ້ໃດເນາະ ເປັນວັກຊີນຊິໂນຟາມເນາະ ໂອ ເປັນວັກຊີນຊິໂນຟາ ມ ທີ່ວ່າໃນມື້ວານນີ້ນີ້ກໍ ໃນເວລາ 9 ໂມງ 30 ນາທີນີ້ກໍ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໄອເຕັກນະ ມີການສັກຢູກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທັງຫຼາຍນີ້ ກໍກໍແມ່ນວ່າມີຄົນໄປສັກຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ວ່ າການທີ່ວ່າສັກແລ້ວ 2 ເຂັມ ຍັງເປັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ນີ້ ແລະ ກະບາງຜູ້ບາງຄົນກໍເສຍຊີວິດໄປ ຍ້ອນການສັກຢູກສັກຢາປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນພາໃຫ້ມີການລັງເລໃຈສຳລັບຄົນໃນລາວ ທີ່ວ່າກຳລັງ ຈະໄປສັກຢູກສັກຢາ ຫຼືວ່າຈະໄປສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຫຼືບໍ່ເນາະ ຈາກທີ່ເຄີຍໄດ້ລົມກັບຄົນທີ່ເຄີຍຂ້າມໄປເນາະ ໂດຍສະເພາະຄົນໄປສົ່ງສິນຄ້າແລ້ວກັບມານີ້ ເຂົາກະບອກວ່າ ຕອນນີ້ທາງ ທາງຝັ່ງລາວ ເອງນີ້ ກະມີຄວາມຕ້ອງການຢາກຈະສັກວັກຊີນ ເຖິງແມ້ວ່າວັກຊີນນີ້ອາດຊິບໍ່ປ້ອງກັນໄດ້ 100% ແຕ່ວ່າຕອນນີ້ນີ້ກະຖືວ່າມັນເປັນເລື່ອງລ້າຍແລງເນາະ ເພາະວ່າມີຄົນຕິດຫຼາຍ ມີຄົນປ່ວຍຫຼາຍ ບໍ່ວ່າຊິເປັນປະເທ ດໄທ ຫຼືວ່າຂ້າງຄຽງ ລວມເຖິງລາວ ຕອນນີ້ກະມີເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ຄວາມຕ້ອງການຂອງການສັກຢານີ້ກໍຍັງມີຄວາມຕ້ອງການສູງ ແລະກໍພະຍາຍາມຂົນຂວາຍກັນຊື້ ເພື່ອຊິໄດ້ໃຫ້ ໃຫ້ມີການໄດ້ ໄດ້ສັກວັກຊີນຈັ່ ງຊີ້ເນາະ ແລະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນນີ້ນະ ທີ່ວ່າມັນກະສັກມາດົນແລ້ວ ວ່າຊັ້ນເຖາະ ບໍ່ວ່າປະເທດໃດ ຍົກຕົວຢ່າງປະເທດໄທກະ ສັກຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ແລະກະສັກມານານແລ້ວ ແຕ່ວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ເນ າະ ມີຂ່າວຜ່ານທາງ social media ສື່ສັງຄົມນີ້ນະ ແມ່ນວ່າດັ່ງທີ່ທ່ານລາຍງານນັ້ນ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ອັນໃໝ່ຫັ້ນນະ ອັນນີ້ແມ່ນສາຍພັນ Delta ແມ່ນບໍ່?
ອັນນີ້ໂຕ ໂຕສາຍພັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນເນາະ ວ່າເປັນສາຍພັນ Delta ຫຼືວ່າເປັນສາຍພັນອັງກິດເນາະ ແຕ່ວ່າ ເປັນລາຍງານວ່າມີຈຳນວນຜູ້ປ່ວຍລາຍໃໝ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າຊິເປັນເຊື້ອໄວຣັສຊະນິດໃດນັ້ນກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຢືນ ຢັນເນາະ ອືມ ແຕ່ວ່າມັນມີຂ່າວຜ່ານທາງ social media ຫັ້ນວ່າສາຍພັນ Delta ໄປຮອດຜືນແຜ່ນດິນລາວນີ້ ດຽວນີ້ນີ້ ທາງການລາວ lockdown ຕື່ມ ວ່າຊັ້ນ ອັນນີ້ມັນມີຂ່າວຜ່ານຫູຜ່ານຕາທ່ານຫຼືບໍ່ເນາະ ກ່ອນໜ້ານີ້ກໍເລື່ອງຂອງການສັ່ງລັ ອກດາວ ເຂົ້າໃຈວ່າກະຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງລະຫວ່າງປະກາດໃໝ່ ກະຊິຢູ່ປະມານເກືອບກາງເດືອນຂອງເດືອນກໍລະກະດານີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າທ່ານບໍ່ຊາບວ່າມັນແມ່ນສຳລັບໂຄວິດ-19 ສາຍພັນເດລຕາໂດຍສະເພາະ ຕິ?
ແມ່ນ ແມ່ນ ພວກທີ່ວ່າເປັນອັນໂຄວິດ-19 ຫຼັງຈາກສັກເຂັມສອງແລ້ວນີ້ນະ ມັນ ມັນ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຫຼາຍກໍຕາມນີ້ ທາງການລາວ ຫຼືວ່າໃຜກະຢ່າ ມີການດູເດົາຫຼືກະຕວງບໍ່ວ່າ ມັນຊິມີກໍລະນີທີ່ວ່າສັກເຂັມສອງແລ້ ວ ຊິ ຊິເປັນໂຄວິດ 19 ຫຼາຍຕື່ມນີ້ ມີຜູ້ກະຕວງຫຼືບໍ່ເນາະ ຫຼືວ່າຄັນວ່າມີນີ້ກະແມ່ນວ່າກະຕວງຊິມີຫຼາຍປານໃດ ຮູ້ບໍ່?
ເລື່ອງຂອງການສັກວັກຊີນແລ້ວນີ້ ກະຊິມີການເປັນໂຄວິດອີກບໍ່ ອັນນີ້ກະຖືວ່າເປັນ ເປັນເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ປະຊາຊົນນີ້ກໍເລີ່ມມີການເຂົ້າໃຈແລ້ວ ເພາະວ່າສື່ຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຂອງ ຂອງລາວເອງ ຂອງໄທເອງ ກ ະມີການປະຊາສຳພັນໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮູ້ວ່າ ເລື່ອງຂອງການສັກວັກຊີນເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມຈຳເປັນ ເຖິງແມ້ວ່າການສັກວັກຊີນບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າຊິບໍ່ຕິດອີກ ຖ້າຕິດແລ້ວນີ້ ອາການຫຼືວ່າຄວາມລຸນແລງມັນກ ະຊິໜ້ອຍລົງ ຊຶ່ງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ກໍເຂົ້າໃຈແລ້ວ
SBS ລາວ share ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook